जालम् एच् वि नागराजरावः शिकागोनगरस्य वीथीषु हिमानी दृश्यते स्म शीतलः वायुः वाति स्म सायं चतुर्वादनसमये एव अन्धकारः स्वसाम्राज्यं लोके स्थापयितुं प्रयत्नं करोति स्म तद्विरोधाय सूर्येण प्रेषिताः भटाः इव दीपाः यथाशक्तिप्रकाशं प्रसारयन्तः दृष्टिगोचराः भवन्ति स्म वाहनसञ्चारः तु शैत्यम् अन्धकारं च अगणयित्वा रभसेन सततं प्रवर्तते स्म बहुकवचाच्छादितशरीरः रमेशः बस्यानादवतीर्य स्ववसतिं प्रति गतवान् यानस्थानकाद् अनतिदूरे एव आसीत् तस्य वसतिः तथापि वसतिः यावत् प्राप्ता तावता असह्याम् शीतपीडाम् अनुभूतवानासीत् सः कथमपि वसतिगृहं प्राप्य कुञ्चिकया मुख्यद्वारम् उद्घाट्य यदा सः अन्तः प्रविष्टवान् तदा सुखोष्णेन वातावरणेन तस्य प्राणाः पुनः उज्जीविताः इव अभवन् ततश्च सोपानानि आरुह्य द्वितीयभूमिकास्थं स्वप्रकोष्ठं प्राप्य द्वारमुद्घाट्य अन्तः गतवान् सः पुस्तकस्यूतं कोणे क्षिप्त्वा पादुके विमुच्य मञ्चे शायितवान् दूरवीक्षणयन्त्रं दूरनियन्त्रकेण प्रवर्तितवान् सः तत्र कयोश्चित् प्रेमसल्लापः श्रुतः तयोश्चित्रमपि दृष्टम् यद्यपि रमेशस्य दृष्टिः चित्रसरण्याम् आसीत् तथापि मनः तु तत्र न आसीत् भारतवर्षात् देशान्तरमागत्य तस्य अष्टमासाः अतीताः आसन् विद्याभ्यासः समुचिततया प्रवर्तते स्म तत्रत्याः परीक्षाः विलक्षणाः तदर्थं सन्नाहमपि कुर्वनासीत् सः विदेशजीवनं विचित्रमपि सुखदमासीत् कदापि जलं रुद्धं न भवति स्म नालेषु न कदापि भवति स्म विद्युच्छक्तिभङ्गः సమృద్ధాः आहारपदार्थाः नयन आनन्दिन्यः श्वेतवर्णाः ललनाः सस्मिताननाः दृष्टिपथम् आयान्ति स्म एवं सर्वमपि सुखकारणमासीत् तत्र तथापि बन्धूनां विरहः एकाकिता दुर्भरे प्रसङ्गे किं करिष्यति इति भयं च तं बाधते स्म परीक्षा समाप्त्यनन्तरं विरामः भविष्यति विद्यालयस्य तदा किं कर्तव्यम् स्वदेशं प्रति गन्तव्यं चेत् गमनागमनव्ययः द्विसहस्रडालरात्मकः भविष्यति तावद्धनं नास्ति यावद् विद्यार्थिवेतनं प्राप्यते तावत्तु दैनन्दिनव्यवहाराय एव व्ययितं भवति मातापितरौ निर्धनौ तौ कथं वा षष्टिसहस्राधिकानि रूप्यकाणि प्रेषयेताम् मासत्रयं शिकागो नगरे कथं यापनीयम् ग्रन्थालये उपविश्य कियत् पठितुं शक्यम् दूरवीक्षणयन्त्रम् विविधानि रोमाञ्चकराणि चित्राणि दर्शयति तथापि तत् प्रतिदिनम् दर्शम् निर्विण्णो भवति मानवः इत्थम् चिन्तयन् रमेशः शीतकोष्ठस्थितम् पयोहिमम् पात्रके निधाय चमसेन किञ्चित् किञ्चित् खादितुम् उद्युक्तः अभवत् तावता दूरवाणीयन्त्रम् ट्रीन् ट्रीन् इति शब्दमकरोत् वामहस्तेन दूरवाण्याः स्वीकारकमुन्नीय कर्णस्य समीपे गृहीतवान् गृहीत्वा हलो इति उक्तवान् रमेशः प्रत्युत्तररूपेण सुमधुरः कण्ठध्वनिः श्रुतः सः च कस्याश्चित् युवत्याः न सुपरिचितः ध्वनिः तथापि कदाचित् श्रुतपूर्वः इव साम्प्रदायिककुशलप्रश्नानन्तरं सा युवतिः अवदत् अपि मां प्रत्यभिजानाति भवान् विश्वविद्यालयस्य ग्रन्थालये आवयोः परिचयः जातः अहं तैलाण्ड्देशस्य विद्यार्थी इति रमेशः अवदत् स्मरामि स्मरामि ततः आवाभ्याम् उपाहारमन्दिरे पानीयं पीतं किल सत्यं सा एव अहम् తదా భవత్యా స్వస్య స్థితిः వర్ణితా స్వదేశం గन्तुम् इच्छतः मम समीपे पर्याप्तमात्रेण धनं नास्ति इति तद्विषये अहमद्य मम पत्या सह सम्भाषणं कृतवती सः भवत्कृते कमपि उपायं कर्तुमिच्छति यदि शक्यते तर्हि श्वः तस्यैव उपाहारमन्दिरस्य समीपे आगम्यताम् अहं पत्या सह आगमिष्यामि तत्र पानीयं पिबन्तः सर्वं चर्चयाम यदि सर्वं सङ्गच्छते तर्हि प्रायः भवान् स्वदेशं गन्तुं विरामानन्तरं प्रत्यागन्तुं च शक्नुयात् अल्पपरिचयवती अपि मयि भवत्याः एतावती कृपा कथमहं कृतज्ञतां निवेदयेयम् रमेशः अपृच्छत् अलं चिन्तया अलम् एतादृशवचनेन सा अवदत् कस्मिन् समये तस्याः तद्भर्तुः च दर्शनं कर्तव्यम् इत्यादिकं ज्ञात्वा स्वीकारकम् अधः स्थापितवान् रमेशः लोके एतादृशाः कृपालवः अपि सन्ति तस्याः परिचयः मद्भाग्यात् एव जातः इति अचिन्तयत् सः अनन्तरदिने निगदितसमयात् पूर्वमेव उपाहारगृहस्य समीपे उपस्थितः आसीत् रमेशः सञ्चरन् शीतलः वायुः तस्य पीडाकरः न भवति स्म निश्चिते समये सा युवतिः तस्याः भर्ता च कार्यानेन आगतौ तया भर्तुः परिचयः कारितः उपाहारगृहं प्रविश्य त्रयः अपि यथारुचि पानीयं पातुम् आरभन्त युवत्याः पतिः उक्तवान् रणरुद्धः इति मम नाम भवतः कथा श्रुता मया भवान् विरामकाले भारतं गन्तुमिच्छति तत्र किञ्चित् धनसाहाय्यमिच्छति च इति मया ज्ञातम् तादृशं धनसाहाय्यं कर्तुम् अहं सिद्धः किन्तु तदर्थं भवता अपि मम साहाय्यं किञ्चित् करणीयं भवेत् रमेशः उक्तवान् किं तत् कार्यम् उच्यताम् यदि मया शक्यम् अवश्यं करिष्यामि रणरुद्धः अवदत् अस्माकं देशे मम बन्धोः विवाहः अस्ति तदर्थं कानिचन वस्त्राणि मया प्रेषणीयानि सन्ति अत्र कार्यान्तरव्यग्रः अहं सम्प्रति प्रयाणं कर्तुं न शक्नोमि इयं मम पत्नी अपि परीक्षासन्नाः व्यग्रा गमने असमर्था एव भवते अहं तैलाण्ड् मार्गतः प्रयाणपत्रं क्रीत्वा दास्यामि बेङ्काक् नामके नगरे विमानं विरमति भवान् विमानात् अवतीर्य स्थानके एव तिष्ठतु तदा मदीयः बन्धुः कश्चन आगत्य भवन्तं नगरं नेष्यति तत्र दिनमेकं मम बन्धुभिः करिष्यमाणं सत्कारं भवान् स्वीकरोतु मया दत्तानि वस्त्राणि तेभ्यः दत्त्वा अनन्तरदिने भवान् स्वदेशं गन्तुमर्हति इति एतत् श्रुत्वा रमेशः सन्तोषनिर्भरः अभवत् अत्र मम प्रत्यागमनं कथम् इति सः सलज्जम् अपृच्छत् प्रत्यागमनं येन केनापि मार्गेण यथा शक्यते तथा प्रयाणपत्रं कारयिष्यामि इति अवदत् रणरुद्धः बेङ्काक् नगरे मां भवद्बन्धुः कथम् अभिज्ञास्यति अहं वा तं कथम् अभिज्ञास्यामि इति रमेशः अपृच्छत् चिन्ता मास्तु भवदीयं चित्रम् इदानीमेव गृहीत्वा तस्मै प्रेषयिष्यामि इति वदन् रणरुद्धः स्वस्यूततः चित्रग्राहिणीं निष्कास्य क्षणमात्रेण रमेशस्य चित्रं गृहीतवान् किं वक्तव्यमिति अजानन् रमेशः तूष्णीं स्थितवान् परीक्षानन्तरं द्वित्रदिनाभ्यन्तरे रमेशेन प्रयाणपत्रं प्राप्तम् ప్రయాణార్థం సర్వాం సిద్ధతామపి శీఘ్రమకరోత్ సः ప్రయాణదినే రణరుద్ధः సపత్नीकः पीटिकामेकामानीतवान् स्वकार्याने एव रमेशम् उपवेश्य सः विमानस्थानकं नीतवान् तयोः कृते वन्दनं समर्प्य बेङ्काक् नगरे तद्बन्धुविषये कथं व्यवहर्तव्यम् इति पुनः श्रुत्वा विमानम् आरूढवान् रमेशः विमानेन निश्चिते काले प्रस्थितम् आकाशे पक्षिवत् महता वेगेन सञ्चारम् कुर्वाणे विमाने उपविष्टः रमेशः सविस्मयम् दृष्टवान् पर्वतान् नदीः नगराणि अरण्यानि सरोवराञ्च गगनशक्यः प्रयाणिकानां खेदस्य अपनयनाय मध्ये मध्ये पानीयानि खाद्यानि च वितरन्ति स्म విమానం భూభాగం తీర్త్వా సముద్రస్య అపి డయనం ఆరభత జనానాం వినోదాయ విమానే ఏవ చలనచిత్రం ప్రదర్శ్యతే స్మ तत्पश्यन्तम् रमेशम् निद्रादेवी दृढम् आलिङ्गत् यदा सः निद्रातः उत्थितः तदा विमानं शान्तिसागरमतीत्य पुनः भूभागस्य उपरि डयते स्म अचिरातेव तेन बैंकाक नगरस्य विमानस्थानके अवतीर्णम् सर्वे प्रयाणिकाः ससम्भ्रमम् विमानात् अवतरितुम् सिद्धाः अभवन् रमेशः नूतने देशे पदं विधातुं भीतिम् अनुभवन् कम्पमानहृदयः सन् कथञ्चित् विमानात् अवतीर्णः तत्रत्यानां भाषा तेन न अवगम्यते स्म सुदैवात् तत्र तत्र आङ्ग्लभाषायामपि मार्गदर्शकफलकानि आसन् तेषां साहाय्येन युक्तं स्थलं प्राप्य स्वीयस्य पेटिकाद्वयस्य प्रतीक्षां कुर्वन् स्थितवान् सः తద్వయం ప్రాప్య सीमाशुल्कद्वारम् अतीत्य बहिः गन्तव्यमासीत् तेन सीमाशुल्कद्वारात् बहिः तिष्ठन् रणरुद्धस्य बन्धुः स्वागतं करिष्यति इति चिन्तनम् आसीत् रमेशस्य पेटिकानां पङ्क्तौ स्वीये पेटिके लब्ध्वा रमेशः सीमाशुल्कद्वारस्य समीपमागत्य अनुपङ्क्तौ स्थितवान् यदा स्वीयः अवकाशः आगतः तदा सः पास्पोर्ट् सङ्गिकां स्वीयां परिचायकपुस्तिकां दर्शितवान् परीक्षकैः स्वभाषया कश्चन प्रश्नः पृष्टः रमेशस्य तद्भाषा अनभिज्ञताम् अवगत्य आङ्ग्लभाषया एव सः प्रश्नः पुनः पृष्टः तैः किं भवतः पेटिकयोः स्थितं सर्वं वस्तु स्वीयमेव आम् रमेशः अवदत् अत्र आगमनस्य उद्देशः कः स्वदेशं गच्छन् मार्गेऽत्र दिनमेकं स्थित्वा द्रष्टव्यं दृष्ट्वा अग्रे यास्यामि पेटिकयोः मुद्राबन्धनं मोच्यताम् अन्तः निषिद्धं किमपि अस्ति वा इति द्रष्टुमिच्छामः वयम् एवम् अधिकारिभिः आदिष्टः रमेशः मुद्राबन्धनम् अपनीय स्वपेटिकाम् उद्घाटितवान् अधिकारिणः तत्रत्यानि वस्तूनि परीक्षितवन्तः ततः रमेशः द्वितीयां रणरुद्धेन दत्तां पीटिकाम् उद्घाटितवान् तत्र विविधानि वस्त्राणि आसन् इदानीम् इतः मम गमनम् अनुमन्यन्ते एते अधिकारिणः इति रमेशः चिन्तयन् आसीत् तावता कश्चन अधिकारी संशययुक्तया दृष्ट्या पीटिकां पश्यन् हस्तेन द्वित्रवारम् अघट्टयत् ततः स्वभाषया तत्रत्यं सेवकं किमपि अवदत् सः सेवकः गत्वा पुनः आगतः शुनकेन सह सः च शुनकः रमेशस्य पेटिकाम् आघ्राय उच्चैः अभषत् पुनः पुनः जिघ्रन् बहुवारम् अभषत् सः तदा अधिकारी आङ्ग्लभाषया रमेशम् अवदत् अयि भोः एतस्यां पेटिकायां निषिद्धं किमपि अस्ति इति शुनकः भषणेन सूचयति इति ऋते वस्त्रेभ्यः किम् अन्यतस्ति तत्र भवद्भिः एव सर्वं परीक्षितं खलु रमेशः सधैर्यम् अवदत् भवता पेटिकायां चातुर्येण किमपि निगूहितमस्ति तदिदानीं स्पष्टं भविष्यति इति वदन् अधिकारी चुरिकया पेटिकायाः तलम् अच्छिनत् रमेशस्य शरीरे कम्पनम् उत्पन्नम् సమగ్రం శరీరం స్వేదేన ఆర్ద్రం జాతం రణరుద్ధ మాం అవంచయత్ ఇది స్వగతముక్తవాన్ సహ पेटिकाया तले निगूढं स्थलमासीत् तत्र प्लास्टिक् मयेषु स्यूतेषु धवलं किमपि चूर्णं पूरितम् अदृश्यत हेरोविन् इति साश्चर्यमुक्तवान् अधिकारी चौर्येण अस्मद्देशं निषिद्धवस्तु आनयन्तं भवन्तं వయం నిగృహీమः इति उक्तवान् सः अधिकारी कठोरेण स्वरेण अहं क्षन्तव्यः अहं किमपि न जानामि परिचितः कश्चित् इदं प्रेषितवान् वञ्चनया केवलानि वस्त्राणि सन्ति इति सः माम् उक्तवान् आसीत् अतः एषा पेटिका आनीता मया इति रमेशः दैन्येन अवदत् एतस्मिन् विषये दयां प्रदर्शयितुम् కమపి విమోక్తుం వా మమ అధికారः నాస్తి एव భవతా ఘోరः అపరాధः అనుష్ఠితः అతः యద్వక్తవ్యమస్తి తత్ శ్వः న్యాయాలये వక్తుమర్హతి భవాన్ इति उक्त्वा అధికారీ భటేభ్యः నిదేశం దత్తవాన్ ते రమేశం నిగడేన బద్ధ్వా కారాగారం నీతవంతः అనంతరదినే రమేశేన న్యాయాలయే కృతా అపి ప్రార్థనా వ్యర్థా జాతా న్యాయాధీశः తముద్దిశ్य రణరుద్ధस्य బంధోः नाम धामादिकं चित्रं च दर्श्यताम् यदि सः गृह्यते भवतः कथनं च यदि अवितथं स्यात् तर्हि दण्डस्य न्यूनता स्यात् इति अकथयत् रमेशस्य समीपे तादृशं किमपि न आसीत् रणरुद्धः स्वबन्धवे रमेशस्य चित्रं प्रेषितवान् आसीत् मद्बन्धुः एव स्वयमागत्य भवन्तं स्वागतीकरिष्यति इति उक्तवान् आसीत् सः अतः एव बन्धोः चित्रं नाम धामादिकं वा न दत्तवानासीत् अतः किमपि वक्तुमशक्तः रमेशः तूष्णीमतिष्ठत् ततः न्यायाधीशेन रमेश अपराधी इति निश्चित्य पाञ्चवार्षिक काराग्रहवासः दण्डत्वेन विहितः मुग्धः रमेशः अपरिचिते देशे कारागृहे कठिनं दण्डम् अनुभवन् सम्प्रति दिनानि यापयति कदा मुक्तिः भविष्यति मुक्तेऽपि स्वदेशं कथं गमिष्यामि तत्र गतोऽपि मातापितृभ्यां मित्रेभ्यः च कथं मुखं दर्शयिष्यामि नष्टोऽहम् मुषितोऽस्मि इति रुदन्नेव दिनानि यापयति सः